ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ທ່ານໄປຫາທ່ານໝໍປົວແຂ້ວປົວຟັນບໍ ເປັນທີ່ຮູ້ດີກັນວ່າ ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີຫຼີກລ້ຽງໂຮງໝໍປົວແຂ້ວປົວຟັນ ກະທັງທີ່ວ່າມັນເປັນບ່ອນການແພດທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດກໍຕາມແຕ່ ບໍ່ແ ມ່ນວ່າມັນເປັນສະຖານທີ່ທີ່ປອດໄພຊື່ໆ ມັນກໍເປັນບ່ອນທີ່ສະອາດ ປັດສະຈາກ ຈາກພະຍາດຕ່າງໆດ້ວຍ ຍ້ອນການບໍ່ໄປຫາທ່ານໝໍປົວແຂ້ວປົວຟັນນັ້ນ ສຸຂະພາບແຂ້ວຟັນຂອງຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີເຫື່ອ ຮ້າຍຂຶ້ນ ກະທັງທີ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານທັງຫຼາຍບອກເຕືອນ ແລະ ມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍກັບຕົວເລກຂອງການຄົ້ນຂວຍຕ່າງໆ ທາງການອື່ນໆໃຫ້ຄວາມແນະນຳອັນມີປະໂຫຍດ ເພື່ອພັດທະນາສຸຂະພາບແຂ້ວຟັນໃ ນໄລຍະວິກິດໂຄວິດ-19 ເທື່ອສຸດທ້າຍສຸດທີ່ທ່ານໄປຫາທ່ານໝໍປົວແຂ້ວປົວຟັນ ແມ່ນໃນເມື່ອໃດກັນແທ້ ສຳລັບບາງຜູ້ບາງຄົນ ມັນອາດເປັນການຍາກຊາທີ່ຈະອ້າປາກກວ້າງໆ ແລ້ວໃຫ້ຄົນແປກໜ້າມອງເບິ່ງແຂ້ ວຟັນຂອງຕົນ ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີຄວນໄປໃຫ້ກວດເບິ່ງແຂ້ວຟັນເປັນຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີ ຄືໃນທຸກໆ 6 ເດືອນວ່າເຖາະ ແຕ່ຍ້ອນສິ່ງທີ່ປົກກະຕິຂອງແຕ່ລະມື້ລະວັນມີການປ່ຽນແປງມາກມາຍຍ້ອນໂຄ ວິດ-19 ຄົນທັງຫຼາຍຖືວ່າ ແຂ້ວຟັນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເປັນສິ່ງບໍ່ສຳຄັນໃນດ້ານສຸຂະພາບ ນີ້ແມ່ນຍ້ອນຢ້ານກົວພະຍາດໂຄວິດ-19 ຫຼືຄ່າປົວແຂ້ວປົວຟັນແພງ ຄວາມຈິງມີຢູ່ວ່າ ການໄປຫາທ່ານໝໍປົວແຂ້ວປົວຟັນ ເພື່ ອເຊັກ ຫຼືປິ່ນປົວແຂ້ວຟັນ ແມ່ນເປັນການກະທຳທີ່ມີຄວາມປອດໄພ ຜູ້ຊ່ຽວຊານທັງຫຼາຍເວົ້າວ່າ ທ່ານໝໍປົວແຂ້ວປົວຟັນໃຊ້ມາດຕະການລະດັບສູງຂັ້ນໂລກ ປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ການຕິດແປດພະຍາດ ດຣ ມີຄາ ລາ ຄິງນອດຕີ ຜູ້ແນະນຳສຸຂະພາບຂອງ ADA ຄືສະມາຄົມແຂ້ວຟັນອົດສະຕຣາລີ ເວົ້າວ່າ ສຸຂະພາບແຂ້ວຟັນຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີກຳລັງມຸ່ງໜ້າໄປໃນທິດທາງອັນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີນັບ ເປັນຫຼາຍລ້ານຄົນຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຄົງກິນນັ້ນກິນນີ້ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ໄປກວດເບິ່ງແຂ້ວຟັນເປັນປົກກະຕິ ເລີ່ມແຕ່ປີນີ້ 2020 ຈຳນວນຄົນທີ່ໄປສະຖານທີ່ປົວແຂ້ວປົວຟັນມີ ໜ້ອຍລົງ ໃນລັດ New South Wales ແລະ ACT ຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີ ຈາກສະຖານທີ່ປົວແຂ້ວປົວຟັນ 900 ຫົນແຫ່ງ ແມ່ນມີພຽງແຕ່ 16 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນທີ່ດຳເນີນກິດຈະການພຽງແຕ່ໜຶ່ງສ່ວນສີ່ຂອງຄວາມສາມາດ ຄືໃນໄລຍະທີ່ ມີການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ເມື່ອທີ່ 24 ເປີເຊັນກະທຳກິດຈະການຢູ່ຕໍ່ໆໄປ ເຖິງໜຶ່ງສ່ວນສີ່ ຫາ 50 ເປີເຊັນຂອງກິດຈະການອັນປົກກະຕິ ໃນລັດວິກຕໍເຣຍຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີ ແມ່ນວ່າປິດໄປແລ້ວ 22 ເ ປີເຊັນ ແລະ 70 ເປີເຊັນແມ່ນຍັງເຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ຕໍ່ໆໄປຢູ່ ແຕ່ຫຼຸດຈາກປົກກະຕິ ໃນເວລານີ້ ລັດວິກຕໍເຣຍກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບໂຄວິດ-19 ຮອບສອງຢູ່ ໂດຍມີການໃຊ້ມາດຕະການໄພພິບັດ ຄືການຕ້ອງຫ້າມ ຕ່າງໆໃນຂັ້ນລະດັບ 4 ຢູ່ ທ່ານ ດຣ ແອນເຈໂລ ປາເຊລາ ທ່ານໝໍແຂ້ວຟັນ ທັງກໍເປັນປະທານຂອງ ADA ສາຂາລັດວິກຕໍເຣຍດ້ວຍ ເວົ້າວ່າ ຄົນໃນລັດວິກຕໍເຣຍຍັງໄປຫາບ່ອນປົວແຂ້ວປົວຟັນໄດ້ຢູ່ ແຕ່ການດູແລປິ່ນປົ ວມີຈຳກັດ ຜູ້ຊ່ຽວຊານທັງຫຼາຍເວົ້າວ່າ ຄົນທັງຫຼາຍຫຼີກລ້ຽງບ່ອນປົວແຂ້ວປົວຟັນ ຍ້ອນຄວາມຢ້ານກົວທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບຄົນອື່ນໆ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນດ້ານການເງິນ ແລ້ວພວກເຂົາເຈົ້າກິນນັ້ນກິນນີ້ທີ່ມີນ້ຳຕານຫຼາຍ ຕົວເລກຕ່າງໆບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຜູ້ເຕັມກະສຽນ 1 ຄົນຈາກແຕ່ລະ 4 ຄົນ ຢູ່ກິນໂດຍມີແຂ້ວທີ່ເສຍຫາຍຫຼາຍທີ່ບໍ່ຖືກປິ່ນປົວ ແລະ 1 ຄົນຈາກ 4 ຄົນ ມີຟັນມີເຫືອກທີ່ເປັນພະຍາດ ຈຳນວນຜູ້ເຕັມກະສຽນທີ່ມີແຂ້ວເສຍຫາ ຍເຈັບປວດ ແມ່ນທະວີຂຶ້ນຈາກ 1 ສ່ວນ 4 ຂອງຈຳນວນຄົນເຕັມກະສຽນ ມາເປັນປະມານ 1 ສ່ວນ 3 ແລ້ວ ຄືທະວີຂຶ້ນ 25 ຫາ 32 ເປີເຊັນແລ້ວ ໃນໄລຍະ 12 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ຄົນທີ່ໄປແຈ້ງບອກກ່ຽວກັບການເຈັບແຂ້ວນັ້ ນ ແມ່ນກະໂດດຂຶ້ນຈາກ 16 ເປີເຊັນ ໄປເປັນ 20 ເປີເຊັນພຸ້ນ ແລະ ຄົນພຽງແຕ່ 53 ເປີເຊັນ ຖູແຂ້ວຖູຟັນສອງຄັ້ງຕໍ່ມື້ ເຊົ້າຄ່ຳວ່າໄປ ແລະ ຄົນນ້ອຍລົງໄປຫາບ່ອນປົວແຂ້ວປົວຟັນ ດຣ ຊິນອດຕີ ເວົ້າວ່າ ຄົນໃນປະເທດອົ ດສະເຕຣເລຍຄວນລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບສຸຂະພາບແຂ້ວຟັນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ ໂດຍເຈາະຈົງໃສ່ການຫຼຸດຜ່ອນ ການກິນດື່ມບໍລິໂພກນ້ຳຕານຫຼາຍ ນ້ຳຕານເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ແຂ້ວຟັນໄດ້ຮັບຄ ວາມເສຍຫາຍຫຼາຍທີ່ສຸດ ອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກສະເໜີໃຫ້ດື່ມໃຫ້ກິນນ້ຳຕານ ສຳລັບຜູ້ເຕັມກະສຽນແມ່ນພຽງແຕ່ 24 ແກຣມ ຫຼືວ່າ 6 ບ່ວງກາເຟຕໍ່ມື້ ແຕ່ຄົນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍກິນນ້ຳຕານຫຼາຍ ກວ່ານັ້ນ ສະມາຄົມ ADA ກຳລັງດຳເນີນຍຸດທະສາດຈຳນວນໜຶ່ງ ເພື່ອພັດທະນາສຸຂະພາບແຂ້ວຟັນຂອງຄົນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ໂດຍເຈາະຈົງໃສ່ນ້ຳຕານ ADA ກຳລັງວິ່ງເຕັ້ນໃຫ້ລັດຖະບານເກັບອາກອນ ນ້ຳດື່ມນ້ຳກິນຕ່າງໆທີ່ມີນ້ຳຕານ ສຶກສາປວງຊົນກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ດັກບໍ່ດີຂອງນ້ຳຕານທີ່ມີຕໍ່ແຂ້ວຕໍ່ຟັນ ຊົດຊ່ວຍຜູ້ບໍລິໂພກເຂົ້າຈິດເຂົ້າໃຈດີກວ່າເກົ່າກ່ຽວກັບສະຫຼາກອາຫານ ແລະ ເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ຖືກຊຸກຊ່ອນ ລີ້ຢູ່ທີ່ແມ່ນນ້ຳຕານ ຄຣິສຕອຟ ເວລ ທ່ານໝໍປົວແຂ້ວປົວຟັນ ເວົ້າວ່າ ຄົນເຈັບຄົນປ່ວຍຂອງທ່ານເປັນຈຳນວນຜິດປົກກະຕິ ລາຍງານເຈັບບ່ອນຕໍ່ຂອງຄາງກະໄຕ ທີ່ແມ່ນວີ່ແວວຂອງອາການ ການບົດເກີນສ່ວນໄ ປ ຫຼື ກັດແຂ້ວ ດຣ ເວລ ເວົ້າວ່າ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງຮ່າງກາຍເຮັດໃຫ້ກະທຳດັ່ງນັ້ນ ຮ່ວມດ້ວຍຄວາມກັງວົນໃຈຍ້ອນວິກິດໂຄວິດ-19 ດຣ ປາເຊລາ ເວົ້າວ່າ ຄົນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍກຳລັງປະສົບກັບຄວາ ມເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ກັງວົນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ກັດແຂ້ວໃນຍາມນອນຫຼັບ ຫຼື ບົດແຂ້ວ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ແຂ້ວເສຍຫາຍ ແລະ ສ້າງບັນຫາອື່ນໆຂຶ້ນ ໃນສັບປະດາແຂ້ວຟັນ ມີການເຄື່ອນໄຫວຂະແໜງຊາດ ຈາກແຕ່ວັນທີ 3 ຫາ 9 ສິງຫາ 2020 ໂດຍມີຄຳຂວັນວ່າ Get Sugar Savvy ໃຫ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບນ້ຳຕານ ວ່າເຖາະ ທີ່ເປັນການບອກສອນຄົນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍກ່ຽວກັບນ້ຳຕານທີ່ຖືກຊຸກຊ່ອນໄວ້ໃນອາຫານ ແລະ ເພື່ອສຶກສາຄົນທັງຫຼາຍກ່ຽ ວກັບວິທີການການອ່ານສະຫຼາກຂອງສິນຄ້າ ແລະ ມອງເບິ່ງລະດັບນ້ຳຕານ ADA ກໍເຜີຍແຜ່ປຶ້ມເຮັດກິນ Cookbook ທີ່ມີເຖິງ 200 ສູດອາຫານທີ່ມີນ້ຳຕານນ້ອຍ ທີ່ເຮັດໄດ້ຢູ່ໃນບ້ານໃນເຮືອນ ແລະ ທີ່ຖືກສະເໜີໂດຍທ່ານໝໍພວງ ແກ້ວ ພົວພັນ
ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook